ສະບາຍດີ ມື້ນີ້ຈະມານຳສະເໜີຫົວຂໍ້ເລື່ອງ ໂຮງໝໍພາກສະໜາມລ້ານຊ້າງພ້ອມຮັບຄົນເຈັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຂົ້ານອນປິ່ນປົວແລ້ວ ຫຼັງຈາກໃຊ້ເວລາສ້າງພາຍໃນ 7 ວັນເທົ່ານັ້ນ ມີຂະໜາດ 303 ຕຽງນອນ ແບ່ງອ ອກເປັນ 2 ເຂດຄື ເຂດ A ມີ 168 ຕຽງນອນ ແລະ ເຂດ B ມີ 135 ຕຽງນອນ ມີຫ້ອງສຸກເສີນເບື້ອງຕົ້ນຂະໜາດ 5 ຕຽງນອນ ສະເພາະເຂດ A ແມ່ນສາມາດຮອງຮັບຄົນເຈັບໄດ້ແລ້ວ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2021 ນີ້ ສຳລັບ ເຂດ B ແມ່ນຈະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ອ້າງອີງຈາກສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ